ມະຫາວິທະຍາໄລອັອກສຟອດເວົ້າວ່າ ຢາວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ຖືກທົດລອງອາດໃຫ້ຄວາມປອດໄພ ແລະ ໃຊ້ການໄດ້ຜົນ ການທົດລອງເບິ່ງຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃສ່ມະນຸດໃຫ້ວີ່ແວວວ່າ ຢາວັກຊີນກັ ນໂຄວິດ-19 ຂອງປະເທດອັງກິດຄົງເປັນຢາທີ່ປອດໄພ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພູມຕ້ານທານຂອງຮ່າງກາຍມີຂຶ້ນຕໍ່ຕ້ານຢານັ້ນຢ່າງແຮງ ບັດນີ້ ຢາວັກຊີນຂອງປະເທດອັງກິດນັ້ນຈະຖືກທົດລອງເບິ່ງໃສ່ຄົນໃນສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ທີ່ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ມາກມາຍ ການທົດລອງຕ່າງໆຫວັງວ່າຈະມີການຮັບຮູ້ເອົາຢາວັກຊີນຂອງປະເທດອັງກິດນັ້ນອອກມາໃຊ້ພາຍໃນທ້າຍປີ 2020 ນີ້ ຜົນການຕົ້ນໆຂອງການທົດລອງເບິ່ງຢາວັກຊີນ ກັນໂຄວິດ-19 ນັ້ນຊີ້ແຈງວ່າ ຢານັ້ນສາມາດໃຫ້ຄວາມປອດໄພ ແລະ ໄດ້ຜົນໃນການຕໍ່ຕ້ານໂຄວິດ-19 ຈາກການເຜີຍແຜ່ຢູ່ໃນນິດຕະຍະສານ The Lancet ຜົນການທົດລອງເບິ່ງຢາວັກຊີນນັ້ນ ທີ່ຖືກຜະລິດ ແລະ ສ້າງອອກມາ ໂດຍບໍລິສັດຫຍູກຢາ AstraZeneca ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ Oxford University ໃນປະເທດອັງກິດ ຄືຢາທີ່ມີຊື່ວ່າ AZD1222 ບໍ່ສ້າງຜົນຂ້າງຄຽງອັນຮ້າຍແຮງໃດໆ ແລະ ມັນສົ່ງເສີມໃຫ້ມີພູມຕ້ານທານຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານ T cell ທ່ານ ແອນດຣິວ ໂພລາດ ຜູ້ຄົ້ນຄວ້າການສຶກສາເບິ່ງນັ້ນເວົ້າວ່າ ຜົນການການທົດລອງເບິ່ງໃຫ້ຄວາມຫວັງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍມີພູມຕ້ານທານອັນແຂງກ້າ ແລະ ພວກທ່ານຫວັງວ່າມັນຈະນຳພາໃຫ້ມີການຜະລິດຢານັ້ນອ ອກມາໃນອະນາຄົດ ແຕ່ ຊາຣາ ກິລເບີດ ນັກຄົ້ນຄວ້າຄົນໜຶ່ງເວົ້າວ່າ ມັນຍັງມີບັນຫາສອງຢ່າງທີ່ຈະແກ້ໄຂຢູ່ ກ່ອນອື່ນ ແມ່ນຢາວັກຊີນນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ມີພູມຕ້ານທານຢ່າງພຽງພໍ ເພື່ອຈະປ້ອງກັນການຕິດແປດໂ ຄວິດ-19 ຫຼືບໍ່ ການທົດລອງເບິ່ງຢາກັນໂຄວິດ-19 ນັ້ນກຳລັງຈະຖືກກະທຳຂຶ້ນຢູ່ໃນປະເທດບຣາຊິລ ແລະ ເຊົາອາຟຣິກາ ແລະ ກໍຈະເລີ່ມທົດລອງຂຶ້ນໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ທີ່ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍກວ່າໃນປະ ເທດອັງກິດ ບັນຫາທີສອງ ແມ່ນໃຊ້ຢາວັກຊີນນັ້ນກັບຄົນແກ່ຊະລາ ແລະ ຄົນທີ່ເປັນອາການອື່ນໆຢູ່ແລ້ວໄດ້ບໍ່ ນີ້ແມ່ນຖ້າຫາກວ່າຢາວັກຊີນນັ້ນປອດໄພແລ້ວ ການທົດລອງເບິ່ງຮວດທີໜຶ່ງ ແມ່ນທົດລອງໃສ່ຄົນ 1,000 ຄົ ນ ທີ່ເຕັມກະສຽນ ແລະ ສົມບູນດີໃນດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ມີອາຍຸ 18 ຫາ 55 ປີ ທີ່ບໍ່ມີປະຫວັດເປັນໂຄວິດ-19 ມາກ່ອນ ຄະນະທີມອັອກສຟອດເຫັນວ່າ ຈາກຄົນ 500 ຄົນທີ່ຖືກສັກຢາວັກຊີນນັ້ນໃຫ້ໂດສດຽວ ແມ່ນມີພູມຕ້ານທາ ນຂຶ້ນພາຍໃນ 14 ມື້ ແລ້ວມີຫຼຸດລົງມາກມາຍ ໃນຕອນທ້າຍຂອງສອງເດືອນຂອງການສຶກສາເບິ່ງ ຈຳພວກຄົນທີ່ມີພູມຕ້ານທານຢູ່ໃນເລືອດນັ້ນ ແລະ ມີການໂຕ້ຕອບ T cell ຢ່າງແຮງ ເປັນການຊົດຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຮ່າງ ກາຍຮູ້ຈັກໂຄວິດ-19 ແລ້ວເຮັດໃຫ້ໂຄວິດ-19 ບໍ່ມີພິດໄພໃດໆ ຄົນອີກ 500 ຄົນນັ້ນຖືກສັກຢາປ້ອງກັນ meningitis ໃສ່ ໃນຖານຕົວະຫຼອກວ່າຖືກສັກຢາກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແລ້ວ Boris Johnson ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນນັກຄົ້ນຄ ວ້າຕ່າງໆທັງຫຼາຍ ຜ່ານທາງທວິດເຕີວ່າ ນີ້ເປັນຂ່າວ ຂ່າວທີ່ດີຫຼາຍ ແລະ ມັນເປັນບາດກ້າວອັນສຳຄັນໄປໃນທິດທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ ລັດຖະບານອັງກິດຊົດຊ່ວຍຄ້ຳຈູນການເງິນສຳລັບຫຍູກຢາວັກຊີນນັ້ນ ອົງການ ສາທາລະນະສຸກໂລກກໍດີອົກດີໃຈນຳ ແຕ່ໂຈະຈົງໃສ່ວ່າ ວ່າຢານັ້ນຈະຖືກບໍລິການອອກມາຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີກັນແບບໃດ ເມື່ອມັນຖືກພິສູດວ່າປອດໄພ ແລະ ໃຊ້ການໄດ້ແລ້ວ Oxford University ແລະ ບໍລິສັດ AstraZeneca ເຊັນສັນຍາກັບ ລັດຖະບານໃນທົ່ວໂລກນີ້ ຈະບໍລິການຢາວັກຊີນນັ້ນ ຖ້າຫາກວ່າມັນຖືກຮັບຮູ້ໃຫ້ໃຊ້ການໄດ້ແລ້ວ ກ່ອນນີ້ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ຕົນຈະບໍ່ຫາເອົາຜົນກຳໄລຈາກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ນັ້ນ ສຳລັບໄລຍະທີ່ມີໂຄ ວິດ-19 ອັນວ່າລັດຖະບານຄອມມິວນິດເຈັກຈີນນັ້ນ ຖືກກ່າວຫາວ່າລັກເຈາະເຂົ້າໄປໃນລະບົບຄອມພິວເຕີຕ່າງໆ ເພື່ອຂີ້ຂະໂມຍເອົາຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ດັ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຄົ້ນຫາຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ນີ້ ຖືກລັດຖ ະບານສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ປະຕິເສດບໍ່ຮັບຮູ້ນຳ